ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງແດ່ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນ ອ້າຍສຳລານຈະນຳເ ອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ເຮົາມາເວົ້າເຖິງ New Start ໂດຍຕົວອັກສອນທຳອິດຄື ອັກສອນ N ໝາຍເຖິງອາຫານ ອາຫານທີ່ເຮົາກິນທຸກມື້ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງສັດຕູໂຕຮ້າຍ ກາດຂອງສຸຂະພາບ ທີ່ໄດ້ມາຈາກອາຫານຄື ໄຂມັນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣອນທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສ້າງຂຶ້ນມາເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງໄດ້ຮັບຄໍເລສເຕີຣອນຈາກອາຫານທີ່ເ ຮົາກິນ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີແລ້ວວ່າ ການໄດ້ຮັບໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣອນຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ບໍ່ຮູ້ໄຂມັນຊະນິດນີ້ໄດ້ຮູ້ ໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະມັນຢູ່ ຕາມຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ແລະ ຈະສ້າງບັນຫາຖ້າຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າ ອາຫານຊະນິດໃດມີຄໍເລສເຕີຣອນສູງ ສະໝອງຂອງສັດ 100 ກຣາມ ມີຄໍເລສເຕີຣອນ 2,000 ມິລິກຣາມ ໄຂ່ແດງ 6 ໜ່ວຍ 1,500 ມິລິກຣາມ ໝາກໄຂ່ຫຼັງສັດ 375 ມິລິກຣາມ ຕັບ 300 ມິລິກຣາມ ຫອຍ 200 ມິລິກຣາມ ກຸ້ງໃຫຍ່ 200 ມິລິກຣາມ ກະປູ 125 ມິລິກຣາມ ເນີຍແຫຼວ 250 ມິລິກຣາມ ເນີຍແຂງ 100 ມິລິກຣາມ ນ້ຳມັນໝູ 95 ມິລິກຣາມ ຊີ້ນງົວ ຊີ້ນປາ ແລະ ຊີ້ນໝູ 100 ກຣາ ມ ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣອນຊະນິດລະ 70 ມິລິກຣາມ ໄກ່ 60 ມິລິກຣາມ ກະແລ້ມ 45 ມິລິກຣາມ ສ່ວນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣອນຕ່ຳໄດ້ແກ່ ນົມສົດ ມີຄໍເລສເຕີຣອນ 11 ມິລິກຣາມ ນົມປົນນ້ຳມັນເນີຍ 3 ມິລິກຣາມ ໄຂ່ຂ າວ ເມັດເຂົ້າຕ່າງໆ ໝາກຖົ່ວດິນ ແລະ ຜັກ ບໍ່ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣອນ ຈາກການທົດລອງຂອງທ່ານແພດ ຊີບີ ເທເລີ ແຫ່ງໂຮງໝໍທະຫານຜ່ານເສິກເມືອງອອລບານີ ລັດເທັກຊັດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄົ້ນພົບວ່າໄ ຂມັນຄໍເລສເຕີຣອນ ເມື່ອເກີດການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ ເມື່ອເກາະຕິດຕາມຜະໜັງເສັ້ນເລືອດແດງ ຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນ ຂອງເສັ້ນເລືອດແດງຖືກທຳລາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບ ຈາກກ ານທົດລອງພົບວ່າ ເມື່ອເຮົາຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍໄວ້ດົນ ຈະມີການອອກຊີໄດເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບວ່າມີຢູ່ໃນອາຫານຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ ນ້ຳມັນໝູ ເນີຍແຂງ ແປ້ງແພນເຄັກປ ະສົມໄຂ່ ເປັນຕົ້ນ ເມື່ອເກັບຮັກສາໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນໄວ້ດົນ ນ້ຳມັນຈະມີກິ່ນເໝັນ ເພາະໂມເລກຸນຂອງນ້ຳມັນມີການປ່ຽນສະພາບ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງຕ້ອງລະມັດລະວັງ ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີນ້ຳມັນປະສົມທັນທີ ຫຼັງຈາກການປຸງແຕ່ງສຸກແລ້ວ ເພາະເມື່ອຈືນ ຫຼືແຕ່ງປະໄວ້ດົນ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນນຳເອົານ້ຳມັນເກົ່າມາປຸງແຕ່ງອາຫານອີກ ເພາະຈະເກີດມີປະຕິກິລິຍາ oxidation ຈາກຄວາມຮ້ອນ ເ ມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເຂົ້າໄປຈະເປັນອັນຕະລາຍ ເພາະເປັນສານທີ່ພາໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ສະນັ້ນ ໃນບາງປະເທດຈຶ່ງມີການຮັບຊື້ເອົານ້ຳມັນ ທີ່ໃຊ້ແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອນຳໄປຜະລິດເປັນນ້ຳມັນສຳລັບເຄື່ອງຈັກ ທ່າ ນຜູ້ຟັງຄົງຢາກຖາມວ່າ ເມື່ອເສັ້ນເລືອດຂອງຜູ້ທີ່ກິນໄຂມັນຫຼາຍມີການແຂງໂຕ ເຮົາຈະມີວິທີແກ້ໄຂບໍ ຄຳຕອບກໍຄື ມີ ຈາກການສຶກສາຂອງທ່ານແພດ Dean Ornish ພົບວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບຈຳນວນ 50 ຄົ ນ ເຂົ້າຮ່ວມການວິໄຈ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເມື່ອບຳບັດໂດຍວິທີທຳມະຊາດ ໂດຍການບໍ່ສູບຢາ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍທຸກມື້ ແລ້ວແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 50 ຄົນນັ້ນອອກເປັນສອງກຸ່ມ ກຸ່ມລະ 25 ຄົນ ກຸ່ມທຳອິດໃຫ້ກິນແຕ່ອາຫານເຈທີ່ມີໄຂມັນ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ມື້ ກຸ່ມທີສອງກິນອາຫານທີ່ສະມາຄົມໂລກຫົວໃຈຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາແນະນຳ ມີໄຂມັນ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ອາຫານທັງສອງກຸ່ມນີ້ ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີໄ ຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍເກີນ 300 ມິນລີກຣາມ ຕາມຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ຕາມຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານເຈ ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍຫຼຸດລົງເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ການຕີບຂອງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈກໍຫຼຸດລົງ ສ່ວນກຸ່ມທີສອ ງພົບວ່າ ລະດັບໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍຍັງຄືເກົ່າ ສະພາບການຕີບຂອງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານເຈມີສຸຂະພາບດີກວ່າ ບໍ່ເຈັບ ບໍ່ໄຂ້ໄດ້ງ່າຍ ເຮົາຈະຕ້ອງລະ ວັງບໍ່ກິນໄຂມັນສັດ ເພາະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ກິນໄຂມັນຕາມທຳມະຊາດ ເຮົາສາມາດຫາໄດ້ຈາກຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ຫຼື ໃຊ້ນ້ຳມັນໂດຍການຫຼີກລ້ຽງນ້ຳມັນທີ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອ ນສູງ ເຖິງວ່າຈະເປັນນ້ຳມັນພືດແຕ່ກໍຍັງເປັນອັນຕະລາຍຖ້າຜ່ານຄວາມຮ້ອນສູງ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນໃຊ້ນ້ຳມັນໃນປະລິມານທີ່ນ້ອຍຈະດີກວ່າ ຢ່າລືມວ່າໄຂມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ໃຫ້ເລືອກ ແລະ ລະວັງ ເອົາເອງ ເພາະວ່າຄວາມຕຸ້ຍເປັນທີ່ມາຂອງໂລກພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາພຽງເທົ່ານີ້ ສະບາຍດີ

ວ່າຢູ່ໃຕ້ລຸ່ມຟ້າມີມະນຸດສອງຄົນ ໃນປະຖົມມະການທີ່ທ່ານເຄີຍໂອຮຽນຮູ້ ວ່າພະອົງເອົາດິນປັ້ນ ລົມຫາຍໃຈເອົາລົມເປົ່າ ຟ້າແຜ່ນດິນເພິ່ນຕັ້ງເຂົ້າ ເຮົາຍັງເວົ້າແມ່ນນັບຖື

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍ ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ການທີ່ຊີວິດຄົນຄົນໜຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນມາໃນໂລກນີ້ໄດ້ນັ້ນ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ ຈາກໄຂ່ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຈຳນວນນັບລ້ານຕົວ ແຕ່ກໍມີຕົວດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໄປສູ່ໃນຮັ ງໄຂ່ຂອງຜູ້ຍິງໄດ້ ຈາກນັ້ນມັນຈຶ່ງຝັງໂຕ ແລະ ກໍ່ຮ່າງສ້າງໂຕຂຶ້ນມາເປັນທາລົກ ຫຼື ເອີ້ນວ່າເດັກນ້ອຍ ຈົນເວລາຜ່ານໄປດົນເຖິງກັບເກົ້າເດືອນ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ທາລົກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ມືນຕາອອກມາເບິ່ງໂລກ ຈາກນັ້ ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຄັບປະຄອງຈາກຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ທາລົກນັ້ນຈະຄ່ອຍເຕີບໂຕຂຶ້ນມາ ແລະ ກໍຄ່ອຍເຂົ້າສູ່ໄວລຸ້ນ ໃນທີ່ສຸດກໍກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຊີວິດຄົນເຮົາຈຶ່ງມີຄ່າຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແ ລະ ກະເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າຂອງຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າມີຄົນຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍທີ່ເຂົາບໍ່ມີສ່ວນຮູ້ເຫັນ ຫຼື ບາງເທື່ອອາດຈະຖືກລູກຫຼົງ ບ າງຄົນເກີດຈາກຄວາມອິດສາຄວາມແຄ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນເລື່ອງໜ້າເສຍໃຈທັງສິ້ນ ການທຳລາຍຊີວິດເພື່ອນມະນຸດ ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມບາບຄວາມຊົ່ວທີ່ເກີດຂຶ້ນຄັ້ງແລກໃນໂລກ ໂດຍຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຜູ້ ໄດ້ກາຍມາເປັນຄາດຕະກອນຄົນແລກຂອງໂລກ ເຂົາຄືຄາອິນ ຫຼື ເຄນ ນັ້ນເອງ ເລື່ອງລາວຄວາມເປັນມາເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງ ເມື່ອເຂົາໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນ ເຂົາກໍເກີດຄວາມຄຽດແຄ້ນ ຄວາມເ ສຍໃຈ ຄາອິນເປັນລູກຊາຍຄົນແລກຂອງອາດັມ ແລະ ເອວາ ມະນຸດຄູ່ແລກຂອງໂລກ ຜູ້ເປັນທີ່ຫວັງ ແລະ ລໍຄອຍຂອງພໍ່ແມ່ ເພາະຄຳສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ແກ່ມະນຸດໄວ້ວ່າ ອີກວັນໜຶ່ງລູກຫຼານຂອງເຂົາຈະ ເປັນຜູ້ມາໄຖ່ເຂົາເອງ ອາດັມ ແລະ ເອວາ ຕ່າງກັນຍິນດີ ແລະ ຄິດວ່າເຂົາຈະໄດ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາບຄວາມເສື່ອມໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດ ແລະ ໄດ້ກັບໄປມີຊີວິດທີ່ບໍ່ຕາຍເປັນ ເໝືອນກັບທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າ ງເຂົາໄວ້ຕັ້ງແຕ່ຕອນແລກ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ແທນທີ່ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ ເຂົາຫວັງຈະເປັນຜູ້ໄຖ່ພໍ່ແມ່ນັ້ນ ແຕ່ກັບກາຍເປັນຄາດຕະກອນຄົນແລກຂອງໂລກ ເລື່ອງລາວອັນໜ້າເສົ້ານີ້ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຄາອິນ ແລະ ອ າເບວ ນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ ຈະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາເພື່ອລົບລ້າງຄວາມບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງໄດ້ກຳນົດວ່າຈະຕ້ອງເປັນລູກແກະ ເພາະຊີວິດຕ້ອງແລກດ້ວຍຊີວິດ ເມື່ອເຖິງເວລາຖວາຍບູຊາແກ່ພຣະເຈົ້ າ ຄາອິນ ຊຶ່ງມີອາຊີບເປັນຊາວສວນຊາວນາ ເໝືອນກັບພໍ່ຂອງເຂົາ ເຂົາກໍໄດ້ນຳເອົາພືດຜັກທີ່ດີທີ່ສຸດມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າ ສ່ວນອາເບວໄດ້ນຳເອົາລູກແກະຂອງເຂົາທີ່ລ້ຽງໄວ້ມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າ ພ ຣະອົງຊົງຮັບເອົາຂອງຖວາຍຂອງອາເບວ ແຕ່ຄາອິນຊຶ່ງຂັດຂືນບໍ່ໄດ້ນຳເອົາສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກຳນົດໄວ້ມາຖວາຍ ຈຶ່ງເປັນທີ່ບໍ່ຍອມຮັບ ຄວາມສຳຄັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ຂອງຖວາຍນັ້ນ ແຕ່ຢູ່ທີ່ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງ ຄາອິນ ເຂົາຂັດຂືນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງເພື່ອຕົວຂອງເຂົາເອງນັ້ນ ຄາອິນຈຶ່ງມີຄວາມອິດສານ້ອງຂອງເຂົາ ຄາອິນຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນຫາທາງທຳຮ້າຍນ້ອງຊາຍຂອງຕົນເອງ ເຂົາຈຶ່ງວາງແຜນຊວນ ນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາອອກໄປທີ່ທົ່ງນາ ເມື່ອອອກໄປແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ວິທີຕອນນ້ອງເຜີ ເຂົາກໍເຂົ້າໄປທຳລາຍອາເບວ ນ້ອງຊາຍຂອງຕົນເອງຈົນເຖິງຕາຍຄາມື ຄາອິນຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນຂ້າຄົນຕອນແລກຂອງໂລ ກ ມັນເປັນການຂ້າທີ່ມີການວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງລະອຽດ ແລະ ແນບນຽນ ດ້ວຍຈິດທີ່ມຸ່ງຮ້າຍ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄວາມໂກດຮ້າຍເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໃຜກໍໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາ ໃຈຮ້າຍ ເຮົາຈະຕ້ອງລະງັບຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ຢູ່ສະເໝີ ທ່ານຜູ້ຟັງເຫັນຫຼືບໍ່ວ່າ ຄວາມບາບນັ້ນເມື່ອເກີດຂຶ້ນພຽງນ້ອຍດຽວ ເມື່ອເອວາກິນໝາກໄມ້ ມັນກໍໄດ້ກາ ຍມາເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຄິດເອົາໄວ້ ເມື່ອລູກຊາຍຄົນແລກທີ່ນາງຮັກ ແລະ ຫວັງຈະເພິ່ງໃນບັ້ນປາຍນັ້ນ ກໍກາຍມາເປັນຄາດຕະກອນຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງຕົວເອງ ອາດັມ ແລະ ເອວາທຳຜິດ ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄາອິນກໍໄດ້ທຳຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດ ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາທຳຜິດ ຢ່າໄດ້ເບິ່ງຂ້າມໄປເລີຍ ເພາະມັນຈະຄ່ອຍໆໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຈົນກາຍເປັນຄວາມຜິດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ຄົນທີ່ໂກງເງິນຂ ອງຄົນອື່ນ ເຂົາເລີ່ມຈາກການລັກເທື່ອລະນ້ອຍເທື່ອລະນ້ອຍ ຈົນໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອບໍ່ມີໃຜຈັບໄດ້ເຂົາກໍຍ່າມ ເຂົາຈຶ່ງໂກງເອົາເງິນນັ້ນ ຫຼື ລັກເອົາເງິນນັ້ນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອຖືກຈັບໄດ້ຈຶ່ງກາຍເປັນເລື່ອງ ທີ່ເສື່ອມເສຍ ແລະ ທຳລາຍຊີວິດຂອງຕົນພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງເຂົາດ້ວຍ ຫຼັງຈາກທຳຜິດ ແລະ ປົກປິດສົບຂອງນ້ອງຊາຍເອົາໄວ້ແລ້ວ ຄາອິນຈຶ່ງໜີຕະເລີດເປີດເປີງໄປ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຖາມເຂົາວ່າ ນ້ອງຊາ ຍຂອງເຈົ້າຢູ່ໃສ ຄາອິນຕອບຢ່າງໃດ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ຄາອິນຕອບວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຈະຕ້ອງໄປດູແລນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທຸກເວລາ ນີ້ເປັນຄຳຕອບທີ່ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ເ ຖິງແມ່ນວ່າທຳຜິດແລ້ວ ເຂົາກໍຍັງບໍ່ຍິນຍອມຮັບຄວາມຜິດນັ້ນເລີຍ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ ເພາະເລື່ອງລາວຂອງຄາອິນຈົບລົງຢ່າງໜ້າອະນາດໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ເລື່ອງນີ້ຈົ່ງເປັນອຸທາຫອນສອນໃ ຈສຳລັບເຮົາທຸກໆຄົນ ວ່າບາບພຽງເລັກນ້ອຍນັ້ນ ຖ້າບໍ່ລະມັດລະວັງມັນ ອາດຈະກາຍເປັນຄວາມຜິດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂຶ້ນມາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເສຍດາຍເວລາຂອງພວກເຮົາໝົດໄປອີກແລ້ວ ພວກເຮົາຈະ ມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳ ລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະ ໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມແບບນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມແບບນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ